कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य अर्थं वयं चिन् चिन्तितवन्तः खलु यदा संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा कूर्मः यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हम्म। कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः यः तस्य अङ्गानि कुर्मः इव कुर्मः इव न कुर्मः यदा तस्य अङ्कानि प्रतिस्वीकरोति हम्म। आपत् आपत् घटनायाम् अथवा हम्म। तस्मिन् समये सः यत् कथं तस्य अङ्गानि स्वयं स्वीकरोति कुत्र स्वीकरोति तस्य अङ्गानि
तस्य अत्यन्त उत्तम एव एकं कवचमस्ति तस्य किल तादृशं वयमपि कुर्मः चेत् इत्युक्ते तादृशं के कर्तुं शक्नुवन्ति तादृशं कः करोति सः कः सः स्थितप्रज्ञ योगी सः अपि स्थितप्रज्ञ इत्युक्ते कूर्मः सर्वदा तस्य अङ्गानि बहिः भवन्ति सामान्यतया किन्तु यदा वातावरणं सम्यक् नास्ति अथवा तस्य कोऽपि अपायः आगच्छति इति सः यदा अवगच्छति तत्क्षणं तत् स्वीकर्तुं तस्य सामर्थ्यमस्ति तस्य हस्ते तदनुसृतम् एकं कवचमस्ति तस्मात् अस्माभिः अस्माकं समीपं किं वदति वयम् अहमपि अस्माकमपि बहिः विद्यमानकवचम् अस्माभिः दृढं करणीयं केनापि कारणेन अस्माकम् अन्ते तस्य स्पर्शः न भवेत् कस्य स्पर्शः विषयस्पर्शः किल इन्द्रियाणां विषये वदति किल कूर्मः तस्य पञ्च अङ्कानि मस्तकं पादचतुष्टयं बहिः भवति किल यदा स्वीकरोति एवमेव पञ्च इन्द्रियाणि अपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः चेत् वयमपि स्थितप्रज्ञाः भवामः इति वदति तत्र बहूनि कार्याणि सन्ति तस्मिन् उदाहरणे सः बहूनि कार्याणि सूचितवान् एकं किम् अस्ति वातावरणस्य कारणेन एव बहुधा वयमपि पतामः वयं चिन्तयामः मम किमपि नास्ति बहु जनाः तादृशं वदन्ति किल अग्रिमश्लोके तदेव भगवान् वदति अग्रिमश्लोकद्वये बहवः वदन्ति एतत् सर्वं विषयाः भवन्तु मम किमपि नास्ति मयि तस्य प्रवेशः न भवति अहम् एतस्य अतीतः मम मनः बहु दृढमस्ति मनः अस्ति चेत् प्राब्लं करोति मनः दृढं वा न वा इति प्रश्नः एव नास्ति तत्र स्थितप्रज्ञस्य मनः एव न भवति मनः इति अस्ति तत् किं भवति तत् बहु सूक्ष्मतया वदति अस्माभिः अवगन्तव्यं तत् मनः अस्ति चञ्चलं मनसः स्वभावः सः मन एकैकवस्तुनः एकैकस्वभावः अस्ति मनसः स्वभावः कः चाञ्चल्यं किल अस्माकं एक सुभाषितमस्ति मनसः विषये वदति मनः स्वाभाविकतया वानरस्य स्वभावः वानरस्य स्वभावः कः कुत्रापि न उपविशति वानरं दृष्टवन्तः किल एवं कण्डूयति अथवा तत्र तत्र उत्पतनं करोति किल एकशाखातः अन्यशाखां गच्छति वृथा न उपविशति किमपि किमपि कुर्वन् भवति एवमेव अस्ति कः
किं मनः अस्माकं मनः तादृशः केवलं मनः वानरः इव न वदति सुभाषिते सः वानरः सुरां पीतवान् इति चिन्तयतु कथं भवति सुर सुर इत्युक्ते सुर इत्युक्ते किमपि आल्कहोल् किमपि तादृशमद्यं किमपि मधु तत् पीतवान् इति चिन्तयतु तस्य पुनः अपि तत् स्थातुं न शक्नोति किल तादृशं वानरम् एकः वृश्चिकः अपि दंशनं कृतवान् वृश्चिकः स्कार्पियो वृश्चिकस्य दर्श दंशनमपि अभवत् सुरामपि पीतवान् अनन्तरं वानरः तस्य स्वभावः कीदृशः तादृशः अस्ति कः मनः वयं वदामः मम मनः दृढमस्ति तस्य चाञ्चल्यं नास्ति इति वदामः चेदपि किमपि न सम्भवति तत्सर्वं वृथा जनाः वदन्ति तदर्थं भगवान् वदति क्रमे क्र क्रमशः सः तत् किं करणीयमिति वदति सः वदति भवान् वातावरणं परिवर्तयतु भवान् तादृशवातावरणतः दूरे तिष्ठतु भवान् तादृशवातावरणे वासं कुर्वन् मयि एतस्य प्रवेशः न भवति इति वदति चेत् तद् न चलति महामहायोगिनः अपि महामहायोगिनः ते अपि पतन्ति अनन्तरं सामान्यजनानां कार्यं किम् अस्ति महामहायोगिनः अपि इत्युक्ते सः वदति तत्र विषय विषयस्य स्पर्शः अस्ति चेत् अन्तरङ्गे मम नियन्त्रणमस्ति इति चिन्तयतु इन्द्रियाणां नियन्त्रणमस्ति वयं पश्यामः किल बहवः तदा शङ्करभाषी एक पूर्वपक्षं तः पृच्छति पूर्वपक्षी पृच्छति एवं चेत् केचन असुराः सन्ति वयम् असुराणां कथां पठितवन्तः अथवा मम कोऽपि रोगः अस्ति रोगिणः असुराः ते सर्वे इन्द्रियाणां नियन्त्रणं कुर्वन्ति खलु कुर्वन्ति वा न वा मम मम शुगर् अस्ति चिन्तयतु सामान्यरीत्या वदामि मधुमेहः अस्ति इति चिन्तयतु मधुमेह रोगः मधुमेहः इत्युक्ते डयबेटिक्स् अस्ति चेत् अहं मम जिह्वायाः नियन्त्रणं करोमि वयं सर्वे करणीयं वयं करोमि किल निर्बन्धेन वयं कुर्मः किल तद् नो चेत् मरणं भवति नो चेत् जीवनं सम्यक् न भवति रोगस्य वर्धनं भवति एवं भिन्नभिन्नरोगाः यदा भवन्ति तस्मिन् समये वयं नियन्त्रणं कुर्मः एव अथवा पुराणे वयं दृष्टवन्तः बहवः असुराः ते किमपि प्राप्तुं यदा इच्छन्ति साधनां कुर्वन्ति तस्मिन् समये ते किं कुर्वन्ति तपसा तपः यदा आचरन्ति तस्मिन् समये ते नियन्त्रणं कुर्वन्ति इन्द्रियाणां नियन्त्रणं कुर्वन्ति एवं चेत् तत् पर्याप्तं वा इन्द्रियाणां निग्रहं कृतवन्तः किल तदा भगवान् वदति अत्र तदेव अग्रिमश्लोकस्य विषयः सः वदति इन्द्रियाणां निग्रहं सः कृतवान् इति न तस्य इन्द्रियाणि इदानीं किं कार्यं न चलति तत् सत्यं तस्य इन्द्रियाणि इदानीं प्रवृत्तिमध्ये नास्ति किन्तु तस्य अन्तरङ्गे गुप्तरूपेण अथवा निद्रारूपेण विषयवासनाः सन्ति सः वदति सन्न्यासी भवतु तस्यापि तदस्ति तस्मात् सन्यासिनां समीपमपि श्रद्धया एव गच्छतु इति वदति काषायवस्त्रं धृतवान् इति कारणेन मस्तकं मुण्डनं कृतवान् इति कारणेन तस्य किमपि विकारः नास्ति इति चिन्तनं न करणीयं तस्मात् बहु श्रद्धया एव तादृशजनानां समीपं सर्वेषां समीपं गच्छतु भवतः नियन्त्रणं कस्य हस्ते भवतः हस्ते भवान् तत् कर्तुं न शक्नोति अन्यस्य विषये वदति चेत् प्रयोजनं नास्ति तस्य कारणेन अहं कृतवान् वयं सर्वदा एवं कारणानि एव अन्वेषणं कुर्मः किल तेन कारणं मम कोपः अभवत् तस्य कारणं किं मम पत्नी एवम् उक्तवती अतो मम पुत्रः एवम् आचरितवान् कोपः कुत्र उत्पन्नः
मम मयि एव कोपः उत्पन्नः तस्य कारणं पुत्रः वा भवान् वा भवानेव किल अहमेव मयि कोपः उत्पन्नः अस्ति इत्युक्ते तस्य कारणम् अत्रैव अवगच्छति कार्यं कदापि कारणं विना न भविष्यति तस्मात् कार्यस्य नियन्त्रणं करणीयं चेत् अस्माभिः कस्य नियन्त्रणं करणीयं
कारणस्य नियन्त्रणं करणीयं कारणं किम् इति ज्ञातव्यं तस्य नियन्त्रणं करणीयं सत्यं मम रोगः अभवत् इति चिन्तयतु रोगस्य कारणं किम् इति मया चिन्तनीयं सत्यम् अवगच्छति वा मम पादे कुत्रापि व्रणमस्ति अहं व्रणस्य आच्छादनं करोमि चेत् व्रणस्य उपरि पुनः पुनः आच्छादनं करोमि चेत् व्रणः गच्छति वा व्रणः अधिकमधिकं भवति तस्य नामेव मिथ्याचारी इति वदति अग्रे मिथ्यायाः आचरणं करोति सः मिथ्यायाः आचरणम् इत्युक्ते असत्यं यत् सत्यं नास्ति वस्तुतया मम रोगः अस्ति किन्तु अहं रोगस्य प्रदर्शनं कर्तुं न इच्छामि मम व्रणस्य प्रदर्शनं कर्तुं न इच्छामि कोऽपि न अवगच्छतु इति विचिन्त्य अहं तद् गोप्यं करोमि गोप्यं करोति इति कारणेन अन्ये न पश्यन्ति अन्ये न अवगच्छन्ति किन्तु भवान् अवगच्छति एव भवतः रोगः अस्ति इति कारणं किं वेदनां जनयति एव तस्य दुःखं भवान् अनुभवति एव समानमेव भवतः अन्तरङ्गे क्रोधः अस्ति चेत् भवतः अन्तरङ्गे कामः अस्ति चेत् किमपि भवतु तस्य कष्टं भवान् अनुभवति तस्मात् तत्र परिष्कारः करणीयः तत्र परिष्कारं कर्तुं किं किं करणीयम् तत्र परिष्कारं कर्तुं प्रथमतया तादृशवातावरणे न स्थातव्यं hmm.
प्रथमपाठः अस्माकं कृते बहु उत्तमम् एतत् किल वयं सर्वे अत्रैव वासं कुर्मः hmm. वा अस्मासु बहवः बहुषु सन्दर्भेषु व्याख्यानं कुर्मः मम किमपि नास्ति मम तत् किमपि न भवति दशवर्षानन्तरं भवान् एव भवन्तं पश्यतु भवतः कीदृशपरिवर्तनम् अभवत् hmm. भवान् कथमासीत् भवतः विचाराः कीदृशाः आसन् भवतः चिन्तनानि कीदृशानि आसन् भवतः संस्कृति कीदृशी आसीत् अद्य सर्वत्र वयम् अड्जस्ट् कुर्मः एतादृश अड्जस्ट् कर अड्जस्ट् इत्युक्ते किं वदामि समञ्जसः संस्कृते एवं समञ्जसं यदा करोमि समञ्जसं करोमि इत्युक्ते वयं न अवगच्छामः मन्दं मन्दमेव तद् चलति तदेव भगवान् वदति ततः बहिर्गन्तुमपि सः एव मार्गः किल यदा अहं एक प्रकोष्ठतः प्रकोष्ठतः प्रकोष्ठतः प्रकोष्ठं प्रति अन्तः अन्तः अन्तः गतवान् ततः बहिरागन्तव्यं चेत् मया किं करणीयम् एकैकप्रकोष्ठतः मया बहिरागन्तव्यम् किल एकदं झटिति अहं बहिरागन्तुं न शक्नोमि तदर्थं किं करणीयम् अभ्यासः करणीयः अभ्यासस्य प्रथमकार्यं किम् मां परितः तादृशवातावरणस्य निर्माणं मया करणीयं तदर्थमेव सत्सङ्गम् इति सर्वं वदति किमर्थं सत्सङ्गः सत्सङ्गस्य प्राधान्यं किम् उत्तमैः जनैः सह किमर्थं सम्भाषणं करणीयम् उत्तमैः जनैः सह किमर्थं वासः करणीयः अस्मासु बहु इन्फ्लुयेन्स् चलति इन्फ्लुयेन्स् इत्युक्ते अस्मासु बहु आघातः भवति तस्य बहुशक्त्या तादृशकार्य इत्युक्ते अस्माकम् अनुभवः यदा भवति वयं कुत्र वसामः वयं कुत्र तिष्ठामः वयं कैः सह व्यवहरामः वयं कस्मिन् कार्ये व्यापृताः तत् सर्वमपि अस्माकम् उपरि मन्दं मन्दं मन्दं मन्दम् आगच्छति तस्य एकस्वरूपमेव वयं किञ्चित् कालानन्तरं वयं न अवगच्छामः वयं तत्र स्मः इति किल मेनेज्मेण्ट् मध्ये एक कथां वदति किल एकस्मिन् पात्रे एकं मण्डूकं स्थापयित्वा मन्दं मन्दम् उष्णजलं स्थापयतु तत्र उष्णं किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् वर्धनं करोतु मण्डूकः ततः न गच्छति अन्ततो गत्वा मण्डूकस्य मरणं भवति तत्र तावत्पर्यन्तं मण्डूकः ततः न उत्पतति किं कारणम् सः न अवगच्छति किन्तु झटिति भवान् उष्णजलं स्थापयति चेत् मण्डूकः किं करोति अन्यत्र गच्छति एषा एक थियरि अस्ति एकं तत्त्वमस्ति एतत् यदा मन्दं मन्दम् एवं परिवर्तनं भविष्यति अज्ञात्वा वयमपि तत्र पतामः तस् तस्मात् भगवान् किं वदति तस्मात् भवता किं करणीयं तादृशवातावरणतः दूरं तिष्ठतु भवान् कदापि तादृशवातावरणे न तिष्ठतु तदर्थमेव पूर्वतनकाले वानप्रस्थम् इति आसीत् इदानीं वनं गन्तुं न शक्नुमः किं करणीयं तस् तस्मिन् समये गृहकार्यतः सर्वं पार्श्वमागत्य स्वस्थतया इत्युक्ते एतादृशसाधना करणीया पुनः पुनः पुनः अस्माकम् अन्तरङ्गे भिन्नभिन्न इच्छाः भिन्नभिन्नविचाराः वयं न उत्पादयामः चेत् उत्तमं कारणं भवान् उत्पादयति चेत् कस् तस्य समापनं कुत्रापि नास्ति एतावन्ति वर्षाणि जीवनं कृत्वा अपि जीवन अनुभवेन अपि वयं तत् न पठामः चेत् वयं पठितुं न शक्नुमः तस्मात् किञ्चित् भिन्नदृष्ट्या पश्यतु जीवनं एकैकविषयभोगेन एषः एव अग्रिमश्लोकस्य अर्थः तस्मादेव अहं विवरणं कुर्वन्नस्मि किम् इत्युक्ते विषयभोगतः विषयभोगतः इत्युक्ते अनुभवतः वयं ततः मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नुमः एषा एकः थियरि अस्ति तद् बहु श्रद्धया अस्माभिः पठनीयम् एतत् भारतस्य वेदानाम् ऋषीणाम् उपनिषदः सर्वेषां सन्देशः एषः किम् भवान् कामसन्तृप् सन्तृप्तिनिमित्तं काम अनुभवं कृत्वा अहं समापयामि इति चिन्तयति चेत् तत् न भविष्यति काम काम इति चिन्तयतु उदाहरणार्थं क्रोधः सर्वमपि एवमेव मम काम इच्छा अस्ति कस्मिन्नपि विषये मम आग्रहः अस्ति अभिलाषः अस्ति इदानीं वेस्टर्न् थियरि अस्ति भवान् तत् पूर्ति करोतु भवतः इच्छा अस्ति भवान् तत् करोतु इच्छा समाप्ता किल अस्माकं थियरि मध्ये वदति तद् न समापयति भवान् अनुभवति तदा तद् वर्धते किन्तु अवगन्तुं न शक्यते कदाचित् वयं वक्तुं शक्नुमः मम इच्छा नास्ति इदानीं किल मम कस्मिन्नपि विषये मम इच्छा आसीत् अहं तत् पूरितवान् समाप्तं किल तत् समाप्तं तादृशसन्न्याससम्प्रदायः अपि उत्पन्नः इदानीम् अमेरिकादिदेशेषु बहवः आध्यात्मिक बह्व्यः आध्यात्मिकसंस्थाः एतादृशं वदन्ति किन्तु किम् इत्युक्ते भवतः काम इच्छा अस्ति तत् करोतु भवान् तत् पूर् पूर्तिं करोतु अनन्तरं तत् समाप्तं भगवान् वदति तत् न समाप्तं सा इच्छा पूर्ता अभवत् अथवा पूरणम् अभवत् तस्याः इच्छायाः किन्तु ततः एकसंस्कारः तत्र अवशिष्यते तदेव बहु प्राब्लं करोति अन्य इच्छा आगच्छति अथवा तद् गोप्यं भवतः अन्तः तिष्ठति तत् यदा वातावरणम् अनुकूलं भवति तद् बहिरागच्छति अवगतं तदेव अपायः अस्ति तत्र वयं चिन्तयामः न मम चिन्ता एव नास्ति किन्तु यदा भवान् तस्य कामनः पूर्त्यर्थम् अनुकूलवातावरणे भवान् यदा भवति वातावरणं तु यदा कदापि भवति तद् अस्माकं हस्ते नास्ति किल तद् यदा भवति भवतः भवतः अन्तरङ्गतः सा इच्छा बहिरागच्छति तस्मादेव बहवः आध्यात्मिकक्षेत्रे गच्छन्ति पुनः तत्र स्थित्वा अनावश्यककार्याणि कुर्वन्ति हम्म। किल वयं बहूनां कथां पठामः भगवान् वदति बहु श्रद्धा करणे योगिनः अपि ततः मुक्ताः न योगिनः अपि ये योगिनः सन्ति तेषामपि अन्तरङ्गे सा स्थितिः चेत् कदा मुक्तः भवति इति वदति यदा मोक्षं प्राप्नोति मोक्षम् यदा सः पारमार्थिकसत्यं यदा सः अवगच्छति तस्य ज्ञानं यथार्थज्ञानं यदा भवति तस्मिन् समये सर्वं समापनं भवति तावत् पर्यन्तं ततः मुक्तः न भवति तत् बेस् मध्ये वयम् अग्रिमश्लोकद्वयं पश्यामः तदेव तस्य अर्थः हम्म। एकवारं वदामः विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते पदच्छेदं कुर्मः विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसः अपि
अस्य रसोऽप्यस्य रसः अपि अस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते विषयाः इत्युक्ते किमस्ति अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमबहुवचनम् विनिवर्तन्ते वि इति उपसर्ग नी इति उपसर्गः वृत् इति धातु आत्मनेपति लट् प्रथमपुरुष बहुवचनं बहुवचनम् इति सर्वं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किल वर्तन्ते इति अस्ति एकवचनं चेत् किं भवति स्म वर्तते इति भवति स्म तदेव निराहारस्य षष्टि एकवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं देहिनः नकारान्त पुल्लिङ्गषष्टि एकवचनं देहिन् शब्दः रसवर्जम् अव्ययमस्ति तत् किञ्चित् विशिष्टमस्ति नमुलन्तम् इति अस्ति नमुल् इति एकः प्रत्ययः हम्म।
नमुल् प्रत्ययम् अन्ते अस्ति नमुलन्तम् इति वदति हम्म। भिन्नभिन्नप्रत्ययाः वयं जानीमः किल कृतन्तम् इति वयं हम्म। श्रुतवन्तः लेबन्तं क्त्वान्तं किमर्थं लेबन्तम् इति वदति लेप् अन्ते अस्ति किल क्त्वा गत्वा पठित्वा क्त्वान्तम् इति वदति किमर्थं त्वा इति प्रत्ययम् अन्ते अस्ति एवमेव नुल् इति एकः प्रत्ययः अस्ति तद् अन्ते अस्ति अल नमुलन्तं रसः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अस्य षष्टि एकवचनं मकारान्त सर्वनामशब्द षष्टि एकवचनं परं प्रथमा एकवचनं पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग क्त्वा दृष्ट्वा वयं जानीमः त्वान्तमव्ययं निवर्तते नि इति उपसर्गः वृत् इति धातु आत्मनेपदी लट् प्रथमपुरुष एकवचनम् न्यून न्यूनाति न्यूनं ते इति पश्यति चेत् किम् इति अवगन्तुं तत् निश्चितं ति अस्ति चेत् किं भवति परस्मैपदी न्ति इति भवति चेत् किं भवति न्ति नाति बहुवचनं ते इति आगच्छति चेत् तावत् सर्वं वयम् अवगच्छामः इदानीं दृष्ट्वा दृष्ट्वा निराहारस्य
निराहारः निरशनस्य अशनम् इत्युक्ते भोजनं निराहारः इत्युक्ते आहारः नास्ति यः आहारं न करोति भोजनं न करोति तादृशः निराहारः सामान्यपदं किल निराहारस्य देहिनः देही इत्युक्ते यस्य शरीरमस्ति सः यस्य देहः अस्ति सः देही शरीरमस्ति शरीरि शरीरिणः शरीरधारिणः विषयाः इन्द्रियविषयाः अत्र विषयाः इति वदन्ति इन्द्रियविषयाः विषयाः इत्युक्ते संस्कृतम् आङ्ग्लेयम् इति विषयाः न विषयाः इत्युक्ते इन्द्रियाणि इत्यर्थः अनन्तरं रसवर्जं रसं तत्र रसमित्युक्ते आसक्तिः तद्विषयप्रीति रसवर्जमित्युक्ते तद् विना रसः इत्युक्ते आसक्तिः इच्छा मम तस्मिन् विषये मम आसक्तिः अस्ति मम रसः अस्ति तत् तस्य नाम एव रसः इति वदति टेस्ट् इति वयं वदामः किल स एकदृष्टि सः एव अर्थः मम कामे आसक्तिः अस्ति अहं न करोमि अवगतम् मयि तस्य रसः अस्ति इदानीमपि मयि रसः अस्ति चेत् तत् अग्रे कष्टं जनयति इत्येव वक्तुं सः वदति रस रसवर्जं तद्विषय आसक्तिं विना विनिवर्तन्ते ततः गच्छन्ति अपगच्छन्ति इत्यर्थः अपगच्छन्ति ततः गच्छति इत्यर्थः ततः प्रत्यागमनं तत् कार्यतः गमनम् इत्यर्थः परं कदा ततः सर्वं गच्छति परं परमात्मदर्शन अनन्तरं परम् इत्युक्ते अन्तिमम् अथवा लास्ट् इति वदामः किल इत्युक्ते ईश्वरदर्शनं परमात्मदर्श परमात्मानं दृष्ट्वा दृष्ट्वा इत्युक्ते अनुभूय दृष्ट्वा इति नेत्रैः इति अर्थः नास्ति तत्र अनुभूय अवलोक्य अस्य एतस्य रसः अपि रुचिः अपि निवर्तन्ते अप अप अपयाति अपयाति इत्युक्ते ततः ग ततः तस्य रसः अपि गच्छति निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु अस्य रसः अपि परं दृष्ट्वा निवर्तते कार्यद्वयं सः वदति तत्र किल निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं निवर्तन्ते किन्तु अस्य रसः तत्र तिष्ठति रसः कदा गच्छति परं दृष्ट्वा परमात्मनः दर्शनानन्तरमेव गच्छति इत्युक्ते एकः विषयः एव वदति सः तस्मिन् श्लोके स्वाभाविकतया यः प्रकटयति अहं प्रकटयितुं शक्नोमि हम्म। मम तत्र रुचिः नास्ति इति अहं प्रकटयितुं शक्नोमि hmm. अथवा कदाचित् अहं स्वयमेव चिन्तयामि hmm. मम तत्र रुचिः नास्ति hmm. वयं न जानीमः किल वयं बहुषु विषयेषु अहं चिन्तयन्नस्मि मम क्रोधः एव न आगच्छति इति मम उपरि मम बहु अभिमानः अस्ति इति चिन्तयतु मम कोपः नास्ति इति अहं चिन्तयन्नस्मि किमर्थं मम कोपः नास्ति तादृशवातावरणे अहं नास्मि तादृशपत्नीबोधः भवतु अथवा तादृश कोऽपि मित्रं भवता सह भवतु कीदृशमित्रं सर्वदा कण्डुयनं करोति केचन जनाः सन्ति किल कण्डुयनम् इत्युक्ते सर्वदा किमपि किमपि किमपि वदति भवतः भवतः क्षमायाः परीक्षणं करोति चेत् किं भवति कोपः आगच्छति तदानीमेव तत् मयि गुप्तरूपेण आसीत् किन्तु इदानीं किमर्थं न दृश्यते वातावरणं तादृशं नास्ति तस्मात् अहं चिन्तयन् अस्मि किमर्थं वदति इत्युक्ते तत् केचन जनाः इदानीं चिन्तयतु आश्रमे वासं कुर्वन्ति कुत्रापि आश्रम वयमपि कदाचित् अस्माकम् इदानीम् आश्रमचिन्तने अस्माकं सरलमेव किल वयं न वसामः अस्माकं गृहे इदानीम् अस्माकम् उदाहरणार्थं वदामि दानं करणीयम् इति वयं बहुभाषणं कुर्मः सत्यम् दानं करणीयं किमपि दातव्यं तत् करणीयम् एतत् करणीयं वक्तुं किमपि कष्टं नास्ति वयं तादृशजनानां विषये वदामः बिल् गेट्स् किमर्थं दानं न करोति तादृश तादृश ये श्रेष्ठाः सन्ति धनिकाः सन्ति अथवा अम्बानी किमर्थं धनं न ददाति इति वयम् एवं न वदामः भिन्नभिन्नरीत्या वयं सर्वे सम्भाषणं कुर्मः तादृशरीत्या किमर्थं तैः दातुं न शक्यते ते तत् कर्तुं शक्नुवन्ति एतत् कर्तुं शक्नुवन्ति किमर्थं वयं न अवगच्छामः वयं न कुर्मः किल वयमपि न कुर्मः वयं किमर्थं न अवगच्छामः वयं न पश्यामः वयं कुत्र स्मः इति अवगच्छति वा वयं न अवलोकयामः मया अपि अद्य कर्तुं शक्यते मम पृष्ठतः कति जनाः सन्ति पृष्ठतः इत्युक्ते मम अपेक्षया दरिद्राः मम अपेक्षया कष्टमनुभवन्ति इति कति जनाः लोके जीवनं कुर्वन्ति किल तत् अहं कदापि न पश्यामि सर्वदा मम दर्शनं किं भवति मम अपेक्षया अधिकं केषां हस्ते अस्ति तदेव एतादृशविषयेषु वयं पश्यामः सर्वविषये अपि एवमेव वयं तानेव दृष्ट्वा अस्माकं तोलनं कुर्मः तत् तेन कारणेन अस्मासु परिवर्तनं न आगच्छति अस्मासु इत्युक्ते अस्माकम् अस्माकम् अन्तरङ्गे तेन कारणेन कदापि परिवर्तनं न आगच्छति अस्माकं परिवर्तनम् आवश्यकं चेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माभिः चिन्तनस्य विचारस्य भेदः करणीयः विचारस्य उत्पादनं करणीयं मया अन्यरीत्या चिन्तनस्य आरम्भः करणीयः कथं
बेस् अहमेव भवेयं चिन्तनस्य मया दानं करणीयम् इति चिन्तयतु मया दानं करणीयम् इति चिन्तनस्य आरम्भः करणीयः तत् कदा आगच्छति इत्येव भगवान् अत्र वदति कदा तादृशस्वभावः आगच्छति एकस्मिन् सुप्रभाते यदा अहम् उत्तिष्ठामि वसन्तकालस्य प्रथमदिने तद् न आगच्छति कदा कदा तद् आगच्छति बहुकाल अभ्यासेनैव तद् प्राप्तुं शक्नोति किल वयं बहूनि कार्याणि जानीमः एकः लघु उत्तमस्वभावः अपि उत्तमस्वभावः इति वयमेव चिन्तनं कुर्मः तादृश एकः लघुस्वभावः अपि शीघ्रतया न प्राप्नोति किमपि किमपि कार्यं चिन्तयतु किमपि एकम् उत्तमं भवति अथवा भवान् उत्तमम् इति किं चिन्तयति सः स्वभावः सरलतया न प्राप्नोति खलु किन्तु असमीचीनस्वभावाः बहु शीघ्रम् आगच्छन्ति तदेव मनसः विषयः अवगतं मनः तदेव कार्यं करोति तस्यैव स्वरूपं भवति मनः यदा आत्मनः दर्शनाय अथवा अनुभवाय अनुभूत्यै वयं यदा प्रयत्नं कुर्मः तदानीम् अस्माभिः मन्दं मन्दम् अस्माकमेव जीवनस्य अवलोकनं करणीयम् एतत् प्राक्टिकल् अस्ति अस्माकं जीवनस्य अवलोकनं वयं कुर्मः चेदेव अस्माकं जीवनाय उपयोगः भवति मम पत्न्याः जीवनस्य विषये अहं चिन्तयामि इति कारणेन मम आत्मप्रकाशः कदापि न भवति मम पुत्रस्य विषये चिन्तयामि इति कारणेन मम आत्मप्रकाशः न भवति मम पत्युः विषये चिन्तयामि इति कारणेन न भवति तस्य अर्थः कः ते केपि न द्रष्टव्याः इति न एवं सर्वदा विपरीतं स्वीकरोति इति मनुष्यस्य एकः स्वभावः अस्ति किल अहं यदा अत्र उपविश्य वदामि भवताम् एकस्मिन् पार्श्वे तत्क्षणम् एवं चेत् एतत् सर्वं न आवश्यकं वा एतेषां सर्वेषां दर्शनं न करणीयं वा एतत् किम् अस्ति वेदान्तं तत्सर्वं न वदति तत्र केवलं भवतः विषये एव वदति भवतः मनश्शान्तिः भवतः आनन्दः तेन कारणेन न मिलति भवतः आनन्दः कुतः मिलति भवतः परिवर्तनेनैव भवतः आनन्दः मिलति भवतः मनसि किञ्चित् परिवर्तनम् आगच्छति चिन्तयतु भवान् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् वयं पठितवन्तः किल पूर्वं लघु धर्म आचरणस्य एक अंशः भवतः जीवने यथा प्रविशति महतो भयात् त्रायते इत्युक्ते भवतः बहूनि कष्टानि ततः गच्छन्ति किमपि नास्ति चेदपि भवान् बहु आनन्देन जीवनं कर्तुं शक्नोति किमपि नास्ति चेत् इत्युक्ते किमपि न भवति इति अर्थः नास्ति तत्र तादृशस्थितिः भवति चेदपि भवान् आनन्देन जीवनं कर्तुं शक्नोति इदानीं सर्वम् अस्ति चेदपि आनन्दः अस्ति वा इदानीं सर्वमपि अस्ति किल सर्वाणि कार्याणि अस्माकं हस्ते अस्ति किं किम् आवश्यकम् इति वयं चिन्तनं कृतवन्तः तत्सर्वं वयं सम्पादितवन्तः वा न वा प्राप्तं किल तत् प्राप्तं तदानीं तद् न इति चिन्तनम् आगच्छति तत् भिन्नविषयः किन्तु यद् यद् भवान् चिन्तितवान् मम जीवने एतत् साधनीयम् एतत् साधनीयम् एतत् साधनीयम् एतत् प्राप्तव्यम् एतत् प्राप्तव्यम् इति कस्मिन्नपि विषये भवतः विचारः आसीत् तदनुसृतं बहूनि कार्याणि वयं प्राप्तवन्तः सत्यं नवनवतिप्रतिशतमपि प्राप्तवन्तः तदापि अस्माकम् आनन्दः नास्ति एकप्रतिशतमपि आनन्दः न वर्धितः तत्रैव चिन्तनं करणीयमस्ति यदा भवान् पूर्वमासीत् ततोपि कोऽपि भेदः अस्ति वा इदानीं तत् चिन्तनं करणीयम् आत्मावलोकनं करणीयम् अन्तरङ्गे इदानीं मम मनः कथमस्ति मम कण्ट्रोल् मध्ये अस्ति वा इदानीमपि एकः लघुविषयं शृणोति चेत् मम कोपः आगच्छति वा एकः लघुविषयं शृणोति चेत् दुःखम् आगच्छति वा एकलघु किमपि कार्यं पश्यति मम काम उत्पत्तिः भवति वा तद् न भवितव्यम् इत्युक्ते भगवान् वदति पुनः पुनः तेन किं करणीयम् अभ्यासः करणीयः कथम् अभ्यासं कर्तुं शक्यते तदेव उक्तवान् भागद्वयमस्ति तत्र एकम् आत्मनः अवगमन अनन्तरम् आत्मज्ञानं यदा भवति तदनन्तरम् एतत् सर्वम् अपि गच्छति किन्तु तावत् पर्यन्तं बहु श्रद्धया स्थातव्यम् किमर्थं श्रद्धया स्थातव्यम् इति वदति आत्मज्ञानपर्यन्तम् आत्मज्ञानपर्यन्तं भवान् अन्धकारे एव अस्ति अवगच्छति अस्मिन् प्रकोष्ठे अन्धकारः अस्ति इति चिन्तयतु अहं दीपं स्वीकृत्य तद्द्वारस्य पृष्ठतः तिष्ठामि उदाहरणार्थं वदामि द्वारस्य पृष्ठतः तावत् पर्यन्तम् अहं कुतश्चित् आगतवान् बहुदूरादहम् आगतवान् एतत् पृष्ठतः तिष्ठामि तदापि अत्रत्य अन्धकारः गच्छति वा गच्छति वा न न गच्छति तद् कीलितमेव अस्ति किल द्वारं द्वारं तु कीलितमेव अस्ति कदा अन्धकारः गच्छति यदा द्वारम् उद्घाटयति प्रकाशः अन्तः प्रविशति तदनन्तरम् अन्धकारः न भवति तावत् मयि अन्धकारः गुप्तरूपेण तिष्ठति अन्धकारः इत्युक्ते अज्ञानं मयि अज्ञानं गुप्तरूपेण तिष्ठति तत्र यदा आत्मज्ञानं भवति तावत्पर्यन्तं भवान् कदाचित् चिन्तयति मम कोऽपि विषयासक्तिः नास्ति मम को क्रोधः नास्ति अथवा अन्यत् किमपि अहम् एतस्य सर्वम् उपरि आगतवान् भगवान् वदति भवान् स्वयं भवतः परीक्षणं न करोतु परीक्षणम् इत्युक्ते कस्मिन् अर्थे वदति परीक्षां न करोतु ए मम किमपि न भवति अद्य अहं किमपि क्लब् गत्वा नृत्यं करोमि जनाः चिन्तयन्ति किल तत्र गत्वा नृत्यं करोमि इति कार अनन्तरं वाक्यमपि वदति तत्र गत्वा नृत्यं करोमि इति कारणेन मम किमपि न भवति मम अन्तरङ्गे तस्य स्पर्शः एव न भवति इति ये वदन्ति ते वृथा एव वदन्ति इति भगवतः अभिप्रायः तादृशकथनं वृथा एव इति तद् न शक्यते कारणं किं ततः एक अंशः भवतः अन्तरङ्गे तिष्ठति तस्य रसः तस्य नाम एव रसः विषय अनुभवम् अहं न करोमि चेदपि विषय अनुभवकारणतः विषय अनुभवस्य रसः मयि अस्ति उद एकरीत्या तस्य बीजानि मम अन्तरङ्गे तस्य बीजानि सन्ति किन्तु वृक्षान् अहं द्रष्टुं न शक्नोमि कारणं मम स्वभावे इदानीं तद् न दृश्यते तस्मात् भवन्तः केपि न पश्यन्ति अहमपि कदाचित् न अवगच्छामि किन्तु भगवान् वदति गुप्तरूपेण भवति तदस्ति इति कारणेन भवान् किं न करोतु तादृशवातावरणं गत्वा न पततु भवान् तादृशवातावरणं गच्छति भवतः अन्तः विद्यमानबीजे अङ्कुरः आगच्छति अङ्कुरः सस्यं भवति सस्यं वृक्षः भवति वृक्षे अनेकफलानि भवन्ति सर्वफलानि अपि पुनः पुनः बीजानि उत्पादयन्ति बीजतः पुनः पुनः वृक्षाः वृक्षाः भवन्ति अस्मिन् संसारवने भवान् बद्धः भवति कथं वननिर्माणं करोति इति पश्यतु कुतः एकबीजं तत्र अस्ति तस्मात् भगवान् अत्र एक प्राक्टिकल् कार्यमेव वदति किल अस्मिन् श्लोके अस्माकं कृते सः वदति भवान् तदर्थं भवता नि किं न करणीयं यदा वयम् एतत् पठन्तः भवामः वयं स्वयमेव चिन्ता चिन्तयामः अहमपि स्थितप्रज्ञः अस्मि तद् न भवतु इति मध्ये सः स्मारयति स्थितप्रज्ञः कोऽपि न <laughs> कारणं किम् भवान् कानिचन कार्याणि न करोति अपि कदाचित् वयं वदामः किल किमपि उदाहरणं स्वीकरोतु मम किमपि मम धने इच्छा एव नास्ति इति अहं वदामि इति चिन्तयतु मम धने इच्छा एव नास्ति किं कारणम् अहं जानामि मम कियत् धनम् आवश्यकं मम धनं तत्रैव अस्ति तस्मिन् धने कदापि स्पर्शः भवति तदानीम् अस्माकं स्वभावः ज्ञायते तदेव प्रश्नः सत्यं तदेव खलु सत्यं तदेव ततः दानं कर्तुं शक्नोति वा तस्मिन् समये चिन्तयति यदा अस्माकं धने रुचिः नास्ति इति वयं कदा अवगच्छामः यदा वयं दानं कुर्मः न चिन्तयामः एव इति चिन्तयतु तादृशविषये स्वीकृत्य दद्मः तस्मिन् विषये किमपि न चिन्तयति तं दृष्ट्वा एव अवगन्तुं शक्नोति तस्य प्रवृत्ति उत्तमा जायमाना इत्युक्ते कः अर्थः तस्य अन्तरङ्गे तस्य रसः न्यूनं न्यूनं जायमानः अस्ति सत्यं तदपि भगवान् वदति पुनः भवान् तादृशवातावरणं प्रति न गच्छतु कीदृशवातावरणं वयं तादृश एकस्थानं गत्वा वासं कुर्मः इति चिन्तयतु तादृशगृहं गच्छामः तादृशगृहे वयं तिष्ठामः इति चिन्तयतु के गृहे विद्यमान सर्वे अपि दानम् इत्युक्ते ते सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति तादृशी इच्छा भवतः पिता माता अनन्तरं पुत्रः गृहम् इति कारणेन अहम् उक्तवान् भवन्तं परितः ये जनाः सन्ति भवान् कुत्र वासं करोति ते सर्वे अपि धने आकृष्टाः सन्ति चेत् अज्ञात्वा भवतः अन्तरङ्गविद्यमानबीजे अङ्कुरः भवति तत्र एव श्रद्धा करणीया इति वदति तत्र सर्वम् अहं स्थितप्रज्ञः अभवत् इति उक्त्वा तत्र सर्वं न गन्तव्यं तस्मात् किं करणीयं प्राक्टिकल् कानि कार्याणि करणीयानि तानि बहु बलेन करणी बलेन एव कदाचित् करणीयं प्रातः अहं प्रातः न उत्तिष्ठामि चेदपि मम अस्माकं पुराणे बहुविधश्लोकाः सन्ति किल किमपि कष्टं नास्ति एकमहं पृष्टवान् किमर्थं प्रातः न उत्तिष्ठति अत्यन्त उत्तमं वेदान्तमेव उक्तवान् मम मनसि मम आकाशे सर्वदा सूर्यः उदयः किं वदामि सूर्योदयः एव अस्ति सूर्यास्तमयः नास्ति अनन्तरम् अहं कथम् अहम् एतत् करोमि तद् अहं जानामि एकं सुभाषितमस्ति कोऽपि एकः महाज्ञानी आसीत् तस्य समीपे केऽपि पृष्टवान् भवान् किमर्थं सन्ध्यावन्दनं न करोति सः उक्तवान् मम सूर्यस्य उदयः अपि नास्ति अस्तमनमपि नास्ति उदयमस्तमनं नास्ति चेत् सन्ध्या कुत्र आगच्छति अहं कथं सन्ध्यावन्दनं करोमि इति कोऽपि ज्ञानी उक्तवान् पूर्वं वयं तत् पठित्वा स्थापितवन्तः अनन्तरं प्रातःकाले अष्टवादने दशवादनपर्यन्तं वयम् अस्तौ कुत्रापि स्थापयित्वा निद्रां करोति किल शैत्यकाले निद्रां कुर्मः अनन्तरं शुद्धम् एतदेव भारतस्य अत्यन्तकष्टकरस्थितिः अभवत् एतेन कारणेन स्वामी विवेकानन्द उक्तवान् अपि एतस्मिन् विषये भवन्तः किञ्चित् कालं सर्वदेवानां पूजां समापयतु किञ्चित् कालं भारतमातुः पूजां करोतु किमर्थं कोऽपि प्रयत्नं न करोति कस्मिन् स्वातन्त्र्य आन्दोलनकाले सः जीवनं कुर्वन् आसीत् किल स्वातन्त्र्यात् पूर्वं तदा सः उक्तवान् तस्य दुःखम् अभवत् दृष्ट्वा वस्तुते यति इति वदति चेत् कः अर्थः वयं चिन्तयामः किमपि कार्यं न करोति सर्वत्र भिक्षाटनं कृत्वा भोजनं करोति सः एव यति इति संस्कृते यत् यति इति तस्य अर्थः यत्नं करोति इत्येव यति यत्नम् इत्युक्ते प्रयत्नः यः सर्वदा प्रयत्नं करोति सर्वदा एनर्जिटिक् अस्ति सः एव यति सर्वदा निद्रां करोति सः न सर्वत्र वयं व्याख्यानं कुर्मः मिथ्याचारिणः अभवन् इत्युक्ते किं किमपि पृच्छतु लघु कार्यं मन्दिरं गच्छति वा इति पृच्छति न न अहं ब्रह्मास्मि किल अनन्तरवाक्य अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यस्य कः अर्थः तदपि न जानाति किल तादृश भवति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति अत्यन्त उत्तममनुष्यजन्म प्राप्य वयम् अनावश्यकतया तस्य नाशं कुर्मः अस्माभिः यदा कदापि प्रतिदिनं पञ्चनिमेषपर्यन्तं न्यूनातिन्यूनं चिन्तनीयं जीवनस्य एतादृश किं वदामि त्वरायां वयं स्मः उद्योगं कुर्मः गृहे पाकं कुर्मः अथवा भोजनं कुर्मः स्नानं कुर्मः कार्यालयं गच्छामः बहु परदूषणं वदामः बहूनि कार्याणि सन्ति किल अस्माकं एतद् मध्ये पञ्चनिमेष दशनिमेषं चिन्तनीयम् अस्माभिः एकत्र उपविश्य किमर्थं जीवनमस्ति मम एतत् जीवनं किमर्थं ममापि मरणं भवति एव किल तद् न भवति इति वयं चिन्तयामः किन्तु तद् भवति निश्चयेन कारणं वयं पश्यामः अस्माकं पुरतः एव वयं सर्वे तस्य समीपं समीपं समीपमेव गच्छामः दूरं दूरं दूरं न किल एकैकदिनं यदा नष्टं भवति वयम् अस्माकम् एतादृश उत्तमशरीरस्य भगवता दत्त एतस्य शरीरस्य बुद्धेः सर्वस्यापि नाशं प्रति एव गच्छन्तः स्मः एकवारं वा चिन्तनीयं किल एतत् किमर्थं प्राप्तवान् एतस्य कः उपयोगः तस्मिन् विषये प्रवृत्तैः भवितव्यं तस्मादेव भगवान् वदति यति इत्युक्ते प्रयत्नशीलः तस्मिन् विषये सदा सर्वदा प्रयत्नशीलः कस्मिन् विषये स्वस्य परिष्करणे स्वस्य परिष्करणे इत्युक्ते आत्मज्ञानम् इत्युक्ते तदेव मम कोपः मम काम मम दुःखम् अथवा एतादृशकार्याणि तत् स्वार्थता न सा मम कोपस्य नियन्त्रणम् अहं करोमि चेत् मम कोपस्य हननम् अहं करोमि चेत् तस्य लाभः कस्य मम लाभः अस्ति मम कुटुम्बस्य लाभः अस्ति मया सह ते ये तिष्ठन्ति तेषां सर्वेषां लाभः अस्ति अस्ति खलु तस्मात् स्वार्थकार्यं न तत् मम दानशीलस्य वर्धनम् अहं करोमि चेत् कस्य लाभः मम लाभः आत्यन्तिकरीत्या कथं मम लाभः मम पापः तु गच्छति किल दान एककारणेनैव पापः गच्छति तद् अस्माभिः पठनीय अन्येकविषयः दानेन एव पापस्य क्षयः भवति तस्मादेव पूर्वं भिन्नभिन्नदानमासीत् किं किं दानं गोदानं वस्त्रदानम् अन्नदानं किल बहुविधदानानि दानप्रक्रियाः आसन् तस्य कारणं किं यदा दानं करोति तदानीम् अस्माकं पापः गच्छति तद् एकः अन्धविश्वासः न तस्मिन् विषये इदानीं विवरणम् अनन्तरं वयं पश्यामः यत्र कुत्रापि तस्य अवसरः भवति कथं दानकरणेन पापः गच्छति इति साक्षात् पापमुक्तिनिमित्तं पापतः अथवा पापात् मोचननिमित्तम् एकः एव मार्गः अस्ति अस्माकं हस्ते दानं करोतु दानं करोति अस्माकम् अन्तरङ्गे तादृशपरिष्कारः आगच्छति यावत् वयं लुब्धतां प्रकटयामः तस्मादेव वदति काम क्रोध लोभ तृतीयस्थाने स्थापितवान् लोभ इति कारणं भगवान् जानाति एव किल मनुष्यस्य लोभः इत्युक्ते तस्य तादृशलोभः भवति लोभ त्यागः बहु सरलं न तत् तस्य किमर्थम् इति न जानीमः तथापि अस्माकम् आग्रहः भवति तत्र किमर्थं वयं जानीमः एव किल अशीतिवयः अभवत् अथवा पञ्चाशीतिवयः अभवत् नवतिवयः अभवत् ते अपि कथं धनस्वीकरणे आर्जने स्थापने ते त्वरां प्रकटयन्ति किमर्थम् लोभः एव ते स्पष्टं जानन्ति तेषां कृते तस्य विनियोगः न भवति हम्म। किल केचन जनाः विनियोगं कर्तुमपि न जानन्ति विनियोगमेव न कुर्वन्ति केचन जनाः धनस्य सदुपयोगः करणीयः किल धनस्य सदुपयोगः करणीयः नो चेत् तत् किम् अस्ति डेड् अस्ति सत्यं गच्छति एकं तु गच्छति लक्ष्मी न तिष्ठति लक्ष्म्याः स्वभावः सः तस्मादेव वदति यत्र व्यय क्रयविक्रयणमस्ति यत्र दानस्वीकरणमस्ति तत्रैव लक्ष्मी तिष्ठति सा लक्ष्म्याः स्वभावः यत्र दानमस्ति तत्र अधिकमागच्छति तत्सर्वं सत्यं दानं यदा करोति तस्य अन्तरङ्गे कीदृशपरिष्कारः आगच्छति बहुषु विषयेषु सः अग्रे गच्छति बहूनि कार्याणि सम्यक् भवति तस्य जीवने तत् तदर्थमेव एकैक अभ्यासं करोतु इति भगवान् वदति दानकरणेन सर्वदा पश्यतु तस्मादेव भारत भारते कुत्रापि आर्जनविषये सम्पादनविषये स्थापनविषये न पाठितवन्तः कस्मिन् विषये पाठितवन्तः दानविषये त्यागविषये समर्पणविषये किल एतानि पदानि एव वयम् एतादृशग्रन्थेषु श्रोतुं शक्नुमः दानं करोतु समर्पणं करोतु त्यागं करोतु किल तेन एव किं भवति अस्मासु परिवर्तनं भवति अन्यत् किमपि नास्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे परिवर्तनं भवितव्यम् अस्ति इत्युक्ते एतादृशानि कानिचन कार्याणि करणीयानि एतादृशानि कार्याणि कानि अभ्यासानि एतादृशम् एतादृशानि अभ्यासानि करणीयानि इत्युक्ते एतत् अस्माकं प्राक्टिकल् निमित्तं वदन्नस्मि एतादृशानि अभ्यासानि करणीयानि इत्युक्ते तादृशविचाराः करणीयाः तदर्थमेव उक्तवान् पञ्चनिमेषं दशनिमेषं प्रतिदिनम् उपविश्य ध्यानं करोतु ध्यानम् इत्युक्ते किम् एतदेव मम कोपः अस्ति वा मां मां मम अवलोकनं मया करणीयम् उपविश्य कथमहं तं सम्यक् धनसम्पादनं करोमि चिन्तयति ध्यानं न उपविश्य अन्यस्य वञ्चनाम् अहं कथं करोमि इति चिन्तयति चेत् दानं न उपविश्य मया किं चिन्तनीयं स्वस्य विषये मया कथं दानं कर्तुं शक्यते अद्य मयि किमर्थं सः स्वभावः नास्ति किमहं कष्टम् अनुभवामि अहम् अनुभवामि तस्मात् अहं वदामि भवतां विषये अहं न जानामि अहमनुभवामि यदा दश डालराणि स्वीकृत्य ददामि निश्चयेन अन्तरङ्गे एकः सङ्घर्षः अस्ति अस्ति किल किन्तु कुत्रचित् अहं बहु स्वाभाविकतया व्ययं करोमि कुत्र दुर्व्यसनेषु अधिकतया किल यत्र यत्र अस्माकं दुर्विचारः अस्ति अथवा अनावश्यकस्थानेषु आवश्यकता कापि नास्ति केचन जनाः सन्ति विवाहार्थं लक्षशः डालराणि व्ययं कुर्वन्ति किल स्वस्य पुत्र्याः पुत्रस्य अथवा स्वस्य विवाहार्थं बहून् जनान् आहूय भोजनं ददाति केषां कृते भोजनं ददाति भवान् दानं कुर्वन् अस्ति वा तत्र केषां कृते भोजनं न आवश्यकं तेषां कृते भवान् भोजनं ददाति तस्मिन् भोजनदाने भवान् किम् इच्छति भवान् भवतः प्रौढिं प्रकटयितुम् इच्छति सत्यं भवतः अहङ्कारस्य वर्धनं भवति तेन कारणेन हम्म। ओ सः महोदयः कीदृशः तस्य पुत्र्याः विवाहः एकलक्ष डालराणि व्ययं कृत्वा कृतवान् हम्म। एकैकवारं शृणोति मम अहम् अहम् अहम् इति तस्य वर्धनं भवति सत्यं किन्तु यत्र कुत्रापि अन्यत्र यस्य कस्यापि दारिद्र्यमस्ति वयं जानीमः कति सन्ति धनं नास्ति इति कारणेन रोगः अस्ति औषधं स्वीकर्तुं न शक्नोति इति कति जनाः सन्ति तादृशाः अस्माकं बहु कष्टं किमपि नास्ति भारते यथेष्टं जनाः सन्ति तादृशाः कोटिशः जनाः सन्ति कोटिशः जनाः दारिद्र्यरेखायाः अधः जीवनं कुर्वन्ति भारते तादृशस्थाने वयं जन्म प्राप्तवन्तः खलु दानं करणीयम् इति अस्माकं मनसि किमर्थं न अभवत् अहं चिन्तयन् आसं मम एकलक्षरूप्यकाणि यदा भवति तदनन्तरम् अहं दानं करोमि चिन्तयति चेदपि तदेव न चिन्तयति स्वाभाविकतया अथवा मम एतावत् भवतु एतावत् भवतु इदानीम् अस्माकं सर्वेषां प्रतिमासं लक्षशः रूप्यकाणि आगच्छन्ति किमर्थं न करोति न चिन्तयामः करणीयमिति मनसि कदापि न भवति किल कदाचित् वयं मन्दिरं गत्वा स्थापयामः मन्दिरे न स्थापनीयम् इति मम कथनस्य अर्थः नास्ति एवं न चिन्तयतु कदाचित् मन्दिरे स्थापयामः कथं मन्दिरे स्थापयामः तदेक बिस्नेस् एव मन्दिरे धनस्थापनं मन्दिरे धनस्थापनेन वयम् अन्यत् किमपि इच्छामः किल मम एतत् भवति चेत् अहम् एतावत् समर्पणं करोमि इति केचन अन्ये केचन कथं एकं समाधानम् आवश्यकं किल कथमपि तदर्थं यदा गच्छति मन्दिरं गत्वा पश्यति एक डालराणाम् एक डालर् अस्ति वा एक हस्ते आगतं दश डालर् तत् स्थापयति वा न तत् मन्दं तत्रैव स्थापयित्वा कथञ्चित् यदा कर्पूरम् आनयति किल पुरतः पुरतः एक एकटो अहं सर्वदा पश्यामि तद् एतद् भवति किल तस्य पात्रं यदा अहं पश्यामि अहं तत्र पश्यामि एकरूप्यकाणां एतदेव भवति एक डालर् भारते चेत् टक् टक् टक् इति शब्दः श्रूयते कोयिन् स्थापयन्ति एते सर्वे अपि एकचायं पी पातुं दश रूप्यकाणि ददाति किल वयमपि एकवारं होटेल् गच्छामः चेत् कति डालराणि व्ययं कुर्मः तद् खादित्वा किमपि उत्तममस्ति वा अनन्तरं चिकित्सालये अपि दद्मः तत् किल स्थानद्वये अपि एकं तु वैद्यस्य कृते प्रथमम् आपणे द्वयमपि उत्तमं नास्ति किन्तु अहं किमर्थं वदामि एतादृशजीवनं वयं सदा सर्वदा कुर्मः तदापि वयं कदापि न पठामः वयं ततः बहु दूरं दूरं दूरं दूरं गच्छामः तदेव वातावरणस्य प्राब्लम् इति अहम् आरम्भे उक्तवान् अहम् आरम्भे तस्य श्लोकस्य आरम्भसमये अहम् उक्तवान् एकपीठिकाम् अहम् उक्तवान् किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते वातावरणकारणेन परिवर्तनं न भवति इति वयम् अभिनयं कुर्मः किन्तु तद् निश्चयेन भवति एव वयं यदा उपविश्य चिन्तयामः तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अद्यतन अस्माकं जीवनं तादृशम् अभवत् बहूनि कार्याणि अस्माकं मुखे एव किल मुखे एव इत्युक्ते कः अर्थः हृदये नास्ति इत्यर्थः केवलं मुखात् वदामः एतादृशशीलः एव अस्माकं न आसीत् तदेव कल्चरलि भिन्नम् इति वयं वदामः सांस्कृतिकभिन्नता इति वयं वदामः भारते धन्यवादसमर्पणम् इति एककार्यमेव नासीत् थेङ्क्स् इति न वदति स्म किमपि कार्यं करोति चेत् थेङ्क्स् इति वद वक्तव्यं नास्ति वस्तुतः पश्यतु अहम् एषः मिलित्वा एकं कार्यं करोमि इति चिन्तयतु अहं श्रीनिवासन्जी अहं दीपक् मिलित्वा एकं कार्यं करोमि चिन्तयतु कार्यकरणानन्तरं दीपक् मम समीपं थेङ्क्स् इति वदति चेत् तस्य कः अर्थः कः अर्थः तस्य तत् कार्यं तस्य मम नास्ति इति अभवत् किल अवगतं वा किमपि कार्यं स्वीकरोति किमपि कार्यं वयं सर्वे मन्दिरे किमपि कार्यं कुर्मः मन्दिरं शुद्धं कुर्मः गणेशमन्दिरं वयं शुद्धं कुर्मः इति चिन्तयित्वा वयं कुर्मः किमर्थं गणेशमन्दिरं शुद्धं कुर्मः सन्तोषार्थमेव अन्यधनं किमपि न मिलति वयं सर्वेपि जानीमः वयं यत् तत्र शुद्धिकार्यं कृतवन्तः तत्रत्य कोऽपि प्रधानी अस्ति सः आगत्य भवतां समीपे वदति थेङ्क्स् इति वदति चेत् तस्य कार्यं भवान् कृतवान् इति अर्थः अभवत् सत्यं भवान् तस्य कार्यं कर्तुं न गतवान् तत्र भगवतः कार्यं कर्तुं गतवान् किन्तु एकवाक्येन तत् परिवर्तयन्ति तादृशविचारः केन कारणेन आगच्छति एजुकेशन् कारणं विद्याभ्यासकारणम् अस्माकं पठनम् अद्य तादृशम् अस्ति किल यत्किमपि ददाति थेङ्क्स् वदतु इति पाठयन्ति बाल्यकाले एव बालकान् पाठयति एकं चाक्लेट् ददाति थेङ्क्स् किमस्ति किमर्थमस्ति एव वयम् अस्माकं वञ्चनां कुर्मः प्रतिदिनमिव वयम् एक्स्टर्नल् भवितुम् इच्छामः कदापि इण्टर्नल् भवितुं न इच्छामः कदापि अन्तर्मुखत्वं न आनयामः सर्वदा बहिर्मुखत्वम् इच्छामः सर्वत्र अहं समीचीनः अस्मि इति प्रकटयितुम् अहम् इच्छामि आध्यात्मिकजीवनं तत् नास्ति सर्वत्र भवान् समीचीनः अस्ति इति प्रकटनं भवान् अहम् आरम्भे उक्तवान् तादृश उदाहरणमस्ति किं व्रणं यदस्ति तद् आच्छादनं कृत्वा गोप्यं कृत्वा सर्वेषां पुरतः अहं बहु सम्यक् तिष्ठामि किं प्रयोजनं मम वेदना मम वेदना एव किल मम व्रणस्य कृते मया किं करणीयम् औषधं स्थापनीयं प्रथमम् आच्छादनम् उद्घाटनीयं वायुसञ्चारः भवेत् किल अनन्तरम् औषधं स्थापनीयं शुष्कं भवेत् तद् तदा एव मम प्राणः गच्छति मम वेदना तदा एव गच्छति एषा एव स्थितिः मानसिकवेदनाः अपि अहम् उत्तमः अस्मि इति प्रकटयामि इति कारणेन मम मानसिकवेदनाः न गच्छन्ति तस्मादेव अहम् उक्तवान् वयं स्वस्य पुत्रस्य पुत्र्याः विवाहं करोति अथवा जन्मदिन उत्सवं करोति अथवा किमपि अमेरिका चेत् ग्राजुयेषन् किमपि अस्ति किल स्वीट् सिक्स्टीन् एतादृश किमपि कार्यं कुर्मः तत्सर्वं दानं न भवति अनावश्यकदुर्व्ययः सत्यं धनस्य प्रदर्शनं तदेव मम इगो मयि अहम् इति विचारः मम प्रौढि तस्यैव वर्धनं भवति तेन कारणेन किन्तु दानं कथं करणीयमिति भगवान् उक्तवान् दक्षिणहस्तेन ददाति वामहस्तः न ज्ञातव्यः तावत् गोप्यं करणीयम् अद्य जनाः कथं दास्यन्ति भारते अपि मां कदाचित् एतत् ट्यूब् लैट् ददाति किल भवन्तः अपि दृष्टवन्तः ट्यूब्लैट् ट्यूब्लैट् इति दण्डदीपः दण्डदीपस्य उपरि लिखति अहं मम बाहुलेयमहोदयस्य महोदयः नास्ति अमृतोक्तः सुरेशजीवकार्यं वृद्धात् वयं तत्र लिखामः किल लिखति चेत् किम् ईश्वर किं भवति तस्य प्रकाशः अपि अधः न आगच्छति तेन कारणेन पूर्वमपि केरले मलयाळे बहु एतद् आसीत् एकं पूर्वं मन्दिरं प्रति दीपः ददाति मम वक इति लिखति वक इत्युक्ते मम इत्यर्थः मलयाळे एतत् किमपि किमपि एका तस्य कुटुम्बनेयं तस्य नाम सर्वं भवति एतादृशकुटुम्बस्य दीपक्महाभागस्य वका इति लिखति तत्र केचन महाचतुराः आसन् ते किं कृतवन्तः इत्युक्ते वा इति एवं लिखति किल मलयाले वा इति किञ्चित् दीर्घं लिखन्ति पा अपि अप तस्य पका इति भवति पक इत्युक्ते तस्य द्वेषकारणेन इत्यर्थः साक्षात् विपरीतार्थः तस्य मम वक इत्युक्ते अहं ददामि इति मम पक इत्युक्ते मम कोपः इति मन्दिरं प्रति मम कोपः अस्ति दीपं भवतु इति भवतु किमर्थम् उक्तवान् एतादृश बहवः विचाराः अस्माकं हस्ते भवन्ति भगवान् वदति अस्मिन् श्लोके तदेव वदति विषयाः विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः कथं तद् यदा तद् गच्छति नास्ति इति न चिन्तयतु अन्तरङ्गे कदा गच्छति वयं बहुधा वदामः मम नास्ति मयि किमपि नास्ति मम किमपि प्राब्लं न अहं सर्वस्य अतीतः अहं बहु एजुकेटेड् अस्मि अहं पि एच् डि अस्मि मम किमपि न भवति वेदान्ते अहं तत् जानामि एतत् जानामि ब्रह्मसूत्रं पठितवान् अथवा किमपि अहं लोके षोडशभाषां जानामि सर्वम् अहम् अहम् अहम् इति यदा वर्धनं करोति तेन भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानरसाः रसाः इत्युक्ते विषय विषयस्य टेस्ट् विषयरुचि विषयं भवान् न करोति सत्यं भवान् बहु उत्तमः इव आक्ट् कुर्वन् अस्ति किन्तु भवान् श्रीकृष्णः इति अभिनयं करोति इति कारणेन भवान् श्रीकृष्णः न भविष्यति किल नाटकस्य समापनसन्दर्भे भवतः वेषम् अन्ये स्वीकुर्वन्ति भवान् तु भवान् एव भवान् कः आसीत् पूर्वं सः एव भवान् तस्मात् भवतः अन्तरङ्गे यत् सत्त्वमस्ति तत्र भवान् परिवर्तनं कर्तुं प्रयत्नं करोतु तत्र परिवर्तनं करणीयम् इत्युक्ते तादृशवातावरणे जीवनं करणीयं स्वस्य उपरि परीक्षणं न करणीयं परीक्षणम् इत्युक्ते आत्मवञ्चना न करणीया आत्मवञ्चना कथं मम किमपि न भवति इति कथनेन तादृशसर्वविधपदप्रयोगः सर्वस्थानगमनं सर्वविधदुर्व्यसनानि सर्वविध दुर्विचाराः अथवा किमपि मम किमपि प्राब्लं नास्ति अहम् अहं ब्रह्मास्मि अस्मि इति उक्त्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति यथार्थ आत्मीयजीवनम् इत्युक्ते मन्दिरं गच्छति वा भवान् व्रतस्य अनुष्ठानं करोति वा इति न प्रश्नः तत्र यथार्थ आत्मीयजीवनम् इत्युक्ते किम् ईश्वरीयत्वम् इत्युक्ते किं दैविकता इत्युक्ते किं भवतः स्वभावे स्वभावम् इति कथम् आगच्छति अभ्यासकारणेन भवतः स्वभावे भवता नित्यपरिशीलनं करणीयं तत्र किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनम् आनेतव्यं तत् परिवर्तन आनयनसमये अस्माभिः किं चिन्तनीयम् इत्येव अत्र वदति किं चिन्तनीयं भवान् न चिन्तयतु भवतः कोऽपि विषयसम्बन्धः नास्ति इति न चिन्तयतु अद्य विषयाः न सन्ति तस्य कारणं किं भवान् तस्मिन् वातावरणे नास्ति यदा तादृशवातावरणम् आगच्छति भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानबीजे अङ्कुरः आगच्छति तस्मात् श्रद्धया भवतु यदा भवतः आत्मज्ञानं भवति यथार्थज्ञानं भवति तदनन्तरं भवतः बाधा नास्ति तावत् पर्यन्तं भवान् योगी भवतु सन्यासी भवतु भवान् कोऽपि भवतु भवतः अन्तरङ्गे तानि बीजानि गुप्तरूपेण तिष्ठन्ति തസ്മാത് ശ്രദ്ധയാ അസ്മാഭിः जीवनं करणीयं प्रतिदिनम् अस्माकं जीवनविषये स्वस्य विषये स्वस्य स्वभावविषये पञ्चनिमेषात्मकम् अथवा दशनिमेषात्मक आत्मावलोकनं करणीयं मम पदानि कीदृशानि मम व्यवहारः कीदृशम् अहं कुत्र अस्मि अहं किं चिन्तितवान् किं जीवनं करोमि किमर्थम् एतादृशजीवनं करोमि एतादृशविषयं केवलं स्वस्य विषयः भवती किमर्थं करोति इति मया चिन्तनीयं नास्ति सः किमर्थं कारणं तदेव आगच्छति सर्वं तद् न प्रो तद् न सर्वदा वयं कम्पेर् कुर्मः सः करोति वा किल किमपि उदाहरणं स्वीकरोतु किमर्थं प्रातःकाले वयं न उत्तिष्ठामः लघु उदाहरणम् इति कारणेन वदामि वयं किमर्थं प्रातः न उत्तिष्ठामः वयं तादृशवातावरणे स्म किल वयं यदा तमिळ्नाडुमध्ये आस्म सर्वे अपि पञ्चवादने उत्तिष्ठन्ति स्म किमर्थं पञ्चवादनानन्तरं तत्र निद्रां कर्तुं न शक्नोति उष्णम् अनन्तरं सर्वे अपि उत्तिष्ठन्ति जनाः ये मां परितः सन्ति ते सर्वे उत्तिष्ठन्ति किल तदानीम् अहं बहु उत्तमः तदानीम् अहं चिन्तितवान् ब्राह्ममुहूर्ते उत्थानं बहु सरलमेव किन्तु मयि तस्य बीजम् इति अहं कदा अवगतवान् यदा अमेरिकायां पादं स्थापितवान् कृतवान् अहमपि शक्नोमि सप्तवादनपर्यन्तं निद्रां कर्तुं मम सामर्थ्यमस्ति इति अहं ज्ञातवान् तदानीम् अहं तत्र उपविश्य वदन् आसं किमर्थं जनाः सप्तवादनपर्यन्तं निद्रां करोति कथं करोति इति सर्वं पृष्टवान् किन्तु अहं तस्मिन् वातावरणे यदा अहम् आव आगतवान् अहम् अवगतवान् मयि अपि तस्य बीजम् अस्ति मया किं करणीयम् एकं तु मया वातावरणस्य परिवर्तनं करणीयं समग्रवातावरणस्य परिवर्तनं मया करणीयम् तत् किञ्चित् कष्टकरं तावत् सरलं ता मम तादृशप्रभावः अस्ति मां परितः तादृशपरिवर्तनम् आगच्छति किन्तु यावत् कालपर्यन्तं तत् नास्ति अस्माभिः तादृशवातावरणे न स्थातव्यं भिन्नवातावरणं स्वीकरणीयम् अस्माभिः किल अस्माकं गृहे तादृशवातावरणस्य निर्माणं करणीयम् इति वदामि भवतु एकवारं श्लोकमुक्त्वा समापयामि एक एकः एव श्लोकः अभवत् हम्म। किल विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते भवतु वयम् अग्रिमसप्ताहे मिलामः हम्म। सर्वेषां समीपं न्यूयार्क् मध्ये एकविंशतिदिनाङ्के कार्यक्रमः अस्ति सर्वे आगच्छन्तु टोराण्डोतः आगच्छतु केलिफोर्नियातः अपि आगच्छतु कनटिकट् कनटिकट्तः भगिनी निश्चयेन आगच्छतु